ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮ້າຍກາດ ທີ່ເກີດມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມັນບຸກລຸກທຸກໆຄົນໄດ້ ໂດຍທີ່ວ່າມັນບໍ່ໄວ້ໜ້າໃຜ ແລະ ບໍ່ຫົວຊາວ່າຈະແມ່ນໃຜກໍຕາມແຕ່ ແ ລະ ບໍ່ຢ້ານບໍ່ກົວອຳນາດໃດໆທັງສິ້ນ ໃນວັນສຸກທີ 29 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ມາເອົາຫໍວັດທະນະທຳລາວ New South Wales ຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ ງກວດເບິ່ງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທົ່ວໄປ ເພາະສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວັດພະຍອດແກ້ວ ແມ່ນວ່າເປັນສະຖານທີ່ເໝາະສົມຮອບດ້ານ ການກະທຳດັ່ງນັ້ນ ກໍມີຊຸມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ພາກັນໄປໃຫ້ ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ກະທັ້ງທີ່ທ່ານ ເດດຊີ ແສງລັດ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມຊົນລາວເຮົາໄປກວດເບິ່ງ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນກໍຍັງມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນໃນຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາໃນລັດ New South Wales ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເທື່ອ ທ່ານຂໍຮຽກຮ້ອງ ໃນຖານະມາເປັນປະທານສະມາຄົມເນາະ ແ ລະກະມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີທີ່ສຸດວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າລົງທຶນເສຍເງິນເສຍຄຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມາຕັ້ງຄລີນິກກວດໃຫ້ພວກເຮົານີ້ມີຄວາມປອດໄພໃນຊຸມຊົນເຮົາ ໃນຄອບຄົວເຮົາ ແລະກໍໂຕພວ ກເຮົາເອງ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທຸກພີ່ນ້ອງທຸກ ຄົນ ຄວາມສະດວກມີ ແມ່ນຫຍັງມີເໝິດ ມີຫ້ອງນ້ຳ ມີບ່ອນຫຼົບລົມຫຼົບຟ້າ ບໍ່ໃຫ້ອັນນ່າເດືອດຮ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງໝົດ ລວມທັງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ Medicare ຂໍໃຫ້ມາ ຂໍໃຫ້ມາ ເພາະວ່າອັນນີ້ແມ່ນຄວາມປອດໄພໝົດທຸກຢ່າງ ແລ້ວບໍ່ມີການເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງໝົດ ມີຜູ້ຊ່ວຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ມີໄທເຮົາກະຊ່ວຍເພິ່ນ Security Guard ກະຊ່ວຍ ນາຍພາສາກະຊ່ວຍ ຂໍເຊີນຊວນພີ່ນ້ອງເໝິດທຸ ກຄົນມາ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ກວດສອງສາມອາທິດແລ້ວ ຕ້ອງມາກວດໃໝ່ ເພາະວ່າມັນບໍ່ແນ່ວ່າເຮົານີ້ຈະບໍ່ໄປຕິດມາຈາກບ່ອນອື່ນອີກຕື່ມ ອັນນີ້ຂໍເຊີນພີ່ນ້ອງເດີ້ ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງເໝິດ ແລະກະມີ ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນສູນສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ໃນດິນແດນວັດພະຍອດແກ້ວ ຢູ່ໃນດິນແດນສູນ ວັດທະນະທຳລາວເຮົານີ້ລະ Bonnyrigg ນີ້ ຂໍເຊີນຊວນເໝິດທຸກທ່ານ ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ມີຄົນລາວໃ ນລັດ New South Wales ປະມານ 10 ຄົນແລ້ວ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ວ່າ ໂດຍສະເພາະຢູ່ Campbelltown ນີ້ ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາເປັນຫຼາຍເດ້ ເປັນ ເປັນຫຼາຍຄົນເດ້ ຊຶ່ງຕິດມາຈາກຟາມ ຕິດມາຈາກບ່ອນໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ຕາມຮູ້ຂ່າວນີ້ແມ່ ນປະມານ 10 ຄົນພຸ້ນໃດ໋ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໃນວັນສຸກທີ 4 ກັນຍາ ນະທີ່ວັດພະຍອດແກ້ວນັ້ນ ກໍມີການກວດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປວງຊົນທັງຫຼາຍໂດຍຟຣີໆ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງວ່າທໍ້ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ໂຄວິ ດ-19 ມັນຍັງຈະແອບແຝງຢູ່ນຳພວກເຮົາຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ໂດຍທີ່ວ່າມັນຈອບທຳລາຍເຮົາໃນທຸກເມື່ອ ດ້ວຍເຫດນີ້ ໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງລະມັດລະວັງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ມາກມາຍ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນວ່າງໜຶ່ງ ນີ້ ສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ກໍອອກມາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນການຍາກຊາທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້ໜຶ່ງແມັດເຄິ່ງ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນມາກມາຍ ຖ້າຫ າກເຮົາເຈັບປ່ວຍ ແລະ ໄປຫາທ່ານໝໍ ຖ້າຫາກເຮົາເປັນຄົນເຈັບປ່ວຍ ຜູ້ດູແລຄົນອື່ນ ຫຼື ຄົນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງພະຍາບານ ຫຼື ສູນກາງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຖ້າຫາກເຮົາໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19